ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກວດກາພັກລັດຖະບານລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການອະນຸຍາດໃຫ້ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບເລັ່ງດ່ວນໃຫ້ແກ່ 98 ບໍລິສັດຈາກຈີນ ນັບຈາກປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະວ່າທັງ 98 ບໍລິສັດຈີນທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີການສຶກສາສຳຫຼວດເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົ ບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດແຕ່ຢ່າງໃດ ຫາກແຕ່ໄດ້ທຳການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດໃນເຂດສຳປະທານຂອງພວກຕົນເລື້ອຍມາ ແລະ ປາກົດວ່າຫຼາຍໂຄງການນັ້ນ ນອກຈາກຈະບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການປ້ອງ ກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດແລ້ວ ກໍຍັງໄດ້ສ້າງບັນຫາຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄຳນັ້ນ ກໍ ຍັງປາກົດວ່າບໍ່ມີການຊົດເຊີຍຄ່າທີ່ດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກວດກາພັກລັດໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການຂຸດຄົ້ນ ຫຼືວ່າການສຳຫຼວດແຮ່ຄຳ ກໍຖືວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ ອມ ຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄືທີ່ເຮົາຮູ້ຫັ້ນ ເອົາທາງສູນກາງ ກໍຄືລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໄປຂຸດຄົ້ນສຳຫຼວດ ແຕ່ວ່າຂອດການປະສານງານຮ່ວມກັບພື້ນຖານທ້ອງຖິ່ນເຮົາ ຍັງເ ຮັດບໍ່ທັນໄດ້ກົມກຽວເນາະ ທາງບໍລິສັດໄດ້ແລ້ວ ກໍນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ພື້ນຖານເລີຍ ແລ້ວກະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ບໍ່ໄດ້ປັກຫຼັກໝາຍ ແລ້ວກະສຳຫຼວດໄປໂລດ ອັນທີ 2 ກະແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ດິນທຳການຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນຫັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮັບການທົດແທນ ແລະ ອັນສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ກະແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຈະສົ່ງອອກແຮ່ທາດໃຫ້ໄດ້ ໃນມູນຄ່າລວມ 1,525 ລ້ານດອນລາສະຫ ະລັດ ໃນຕະຫຼອດປີ 2023 ຊຶ່ງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ກໍປາກົດວ່າໄດ້ສົ່ງອອກແຮ່ທາດໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມ 800 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຫຼື 52.4 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ ແຕ່ວ່າກໍຫຼຸດລົງເກີນກວ່າ 11 ເປີເ ຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2022 ຊຶ່ງ ນອກຈາກຈະເປັນຍ້ອນລາຄາແຮ່ທາດໃນຕະຫຼາດໂລກລົດລົງ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງສູງຂຶ້ນແລ້ວ ກໍຍັງມີສາເຫດມາຈາກການກວດກາທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ແຜນຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາດ້ານບໍ່ແຮ່ທີ່ບໍ່ຊັດເຈນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນວ່າ ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຮ່ທາດ 10 ປີ ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2035 ເຫັນວ່າຍັງມີບາງ ບັນຫາທີ່ທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຳນົດນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການສົ່ງເສີມການດຶງດູດການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຜະລິດແຮ່ທາດ ເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກຍັງບໍ່ ທັນຊັດເຈນ ແຮ່ທາດຊະນິດໃດຄວນສະຫງວນໄວ້ ເພື່ອເປັນຜະລິດຕະພັນຊົມໃຊ້ພາຍໃນໄລຍະຍາວ ແຮ່ທາດປະເພດໃດຄວນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນ ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແຕ່ການກຳນົດສິດພາລະບົດບາດຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2,453 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງກໍມີຄວາມເປັ ນໄປໄດ້ສູງ ເພາະວ່າແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໃນລາວ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 51,143 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ໂດຍໃນນີ້ຈະສະໜອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດບໍ່ເກີນ 20 ເປີເຊັນ ສ່ວນ 80 ເປີເຊັນກໍຄືໄຟຟ້າສົ່ງອອກໄ ປຕ່າງປະເທດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 15 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ແຕ່ປະເດັນທີ່ເປັນປັນຫາໃຫຍ່ໃນລາວໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄື ລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຈາກການ ສົ່ງອອກໄຟຟ້ານັ້ນ ກັບບໍ່ໄດ້ໂອນເຂົ້າມາໃນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະວ່າບັນດາຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລາວ ຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນຕາ ເພື່ອຊຳລະໜີ້ຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານຫຼັກ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົ ງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ